Welcome to the Voice of America's Newswords This week we hear from Eric Rice, he was a child refugee who fled from Nazi Germany Unaccompanied

ປັດຈຸບັນນີ້ ທ່ານ ໄຣສ໌ ແມ່ນກຳລັງນຳພາການໂຄສະນາ ເພື່ອໃຫ້ອັງກິດຮັບເອົາພວກເດັກນ້ອຍອົບພະຍົບຊາວຊີເຣຍທີ່ບໍ່ມີຜູ້ຕິດຕາມຫຼາຍພັນຄົນຈາກທົ່ວຢູໂຣບ There are unaccompanied children the same as we were ເຂົາເຈົ້າແມ່ນພວກເດັກນ້ອຍ ທີ່ບໍ່ມີຜູ້ຕິດຕາມມານຳ ຄືກັນກັບທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເປັນ Unaccompanied means without another person or alone.

ບາງຄັ້ງບັນດາຄອບຄົວໄດ້ແຍກຈາກກັນ ເວລາຫຼົບໜີສົງຄາມປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້າ ການແຍກກັນດັ່ງກ່າວອາດສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍອົບພະຍົບກາຍເປັນເດັກນ້ອຍທີ່ບໍ່ມີຜູ້ຕິດຕາມມານຳ ຄືດັ່ງພວກທ່າ ນ ເອຣິກ ໄຣສ໌ ຢາກຈະຊ່ວຍເຫຼືອ